ປະທານປະເທດລາວຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຈ້າງແຮງງານລາວເຂົ້າໃນການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວຈີນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເພາະບຸກຄະລາກອນສ່ວນຫຼາຍໃນໂຄງການລ້ວນແຕ່ເປັນບຸກຄະລາກອນຈາກຈີນ ຊົງລິ ດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ ທ່ານ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ ປະທານປະເທດລາວ ໄດ້ສະແດງການຮຽກຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີການຈ້າງແຮງງານລາວເຂົ້າໃນການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວຈີນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນໂອກາ ດທີ່ທ່ານໄດ້ຕວດຢ້ຽມການກໍ່ສ້າງສະຖານີລົດໄຟທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ ເນື່ອງຈາກເຫັນວ່າການທຸ່ມເທທັງບຸກຄະລາກອນ ແລະ ເງິນທຶນເຂົ້າໃນການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວຈີນ ນັບແຕ່ທ້ າຍປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ ໄດ້ນຳໃຊ້ບຸກຄະລາກອນສ່ວນໃຫຍ່ຈາກຈີນ ໃນຂະນະທີ່ໄດ້ມີການວ່າຈ້າງແຮງງານລາວພຽງສ່ວນນ້ອຍ ຄື 4,500 ກວ່າຄົນເທົ່ານັ້ນ ຈາກກຳລັງແຮງງານທັງໝົດຫຼາຍກວ່າ 30,000 ຄົນ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ບຸນຍັ ງ ໄດ້ສະແດງການຮຽກຮ້ອງວ່າ ຕໍ່ໄປນີ້ກະຢາກໃຫ້ພະຍາຍາມຄືມສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ຄົນລາວໃຫ້ມັນຫຼາຍຂຶ້ນ ໃຫ້ຂະເຈົ້າຮູ້ເຮັດວຽກ ມີວຽກເຮັດງານທຳຫຼາຍຂຶ້ນ ເພາະວ່າຍັງມີຫຼາຍຢູ່ແຮງງານລ າວກໍຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຈັ່ງຊັ້ນກະຢາກໃຫ້ມີການເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍຂຶ້ນ ເພາະວ່າຜູ້ທີ່ສືບຕໍ່ໄປຍາວນານກະແມ່ນລູກຫຼານຄົນລາວນີ້ ຈະໄດ້ສ້າງໃຫ້ຂະເຈົ້າຮູ້ເຮັດວຽກ ທັງນີ້ ປະທານປະເທດລາວຖືວ່າໂຄງ ການກໍ່ສ້າງ ທາງລົດໄຟລາວຈີນ ເປັນສັນຍາລັກທີ່ສະແດງເຖິງການເປັນຫຸ້ນສ່ວນຍຸດທະສາດການພັດທະນາຢ່າງຮອບດ້ານລະຫວ່າງລາວກັບຈີນ ພາຍໃຕ້ຂໍ້ລິເລີ່ມໜຶ່ງແລວໜຶ່ງເສັ້ນທາງຂອງທ່ານ ສີຈິ້ນຜິງ ປະທານປະເທດຈີນ ທີ່ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງການເປັນຫຸ້ນສ່ວນຍຸດທະສາດສີ່ດີລະຫວ່າງລາວກັບຈີນ ກໍຄືການເປັນບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງທີ່ດີ ການເປັນມິດທີ່ດີ ການເປັນສະຫາຍທີ່ດີ ແລະ ການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ດີ ສ່ວນ ທ່ານ ໂຈ ຊຽວເຊຍ ຫົວໜ້າໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟຈີນຊ່ວງທີ 1 ຢືນຢັນວ່າ ການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວຈີນໄດ້ຄືບໜ້າໄປແລ້ວ 60 ເປີເຊັນຂອງແຜນການທັງໝົດ ໂດຍສະເພາະໃນເດືອນມີນາ 2019 ກໍໄດ້ສຳເລັ ດການເຈາະ ແລະ ກໍ່ສ້າງອຸໂມງບໍ່ເຕັນຢູ່ເຂດເມືອງຫຼວງນ້ຳທາ ທີ່ມີໄລຍະທາງຍາວ 6,453.5 ເມດ ທີ່ເປັນໜຶ່ງໃນ 10 ອຸໂມງທີ່ມີໄລຍະທາງຍາວກວ່າ 5,000 ເມດຂຶ້ນໄປ ຫາກແຕ່ສຳລັບການເຈາະ ແລະ ກໍ່ສ້າງອຸໂມງເພື່ອ ເຊື່ອມຕໍ່ຈາກຈີນມາທີ່ດ່ານບໍ່ເຕັນ ທີ່ມີໄລຍະທາງຍາວກວ່າ 9,000 ເມດນັ້ນ ກໍຕ້ອງໄດ້ໂຈະໄວ້ຊົ່ວຄາວ ເພາະວ່າ ໄດ້ເຈາະໄປຖືກແຮ່ເກືອທີ່ມີປະລິມານຫຼາຍສົມຄວນ ຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ມີການສຶກສາວິໄຈຢ່າງລະອຽດ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ໂຄງສ້າງຂອງອຸໂມງໃນໄລຍະຍາວນັ້ນເອງ ທັງນີ້ ໂດຍທາງລົດໄຟລາວຈີນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຈາກບໍ່ເຕັນໄປຍັງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈະຕ້ອງຂຸດເຈາະ ແລະ ກໍ່ສ້າງອຸໂມງຈຳນວ ນ 75 ອຸໂມງ ໃນຕະຫຼອດເສັ້ນທາງລົດໄຟທີ່ມີໄລຍະທາງຍາວທັງໝົດ 414 ກິໂລເມດ ເຊິ່ງ ຈາກການດຳເນີນງານນັບແຕ່ທ້າຍປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ ທີ່ມີການນຳໃຊ້ນາຍຊ່າງ ແລະ ກຳລັງແຮງງານຈາກຈີນຫຼາຍກວ່າ 30,000 ຄົ ນໃນປັດຈຸບັນນີ້ ກໍເຮັດໃຫ້ສະພາບໍລິຫານບໍລິສັດລົດໄຟລາວ-ຈີນຈຳກັດ ຊຶ່ງມີທ່ານ ຈູ ກວດຈຽງ ເປັນປະທານນັ້ນ ມີຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າ ການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຈະແລ້ວເສັດຕາມກຳນົດພາຍໃນທ້າຍປີ 2021 ຢ່ າງແນ່ນອນ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນລາວຈຳນວນ 4,411 ຄອບຄົວ ໃນ 13 ເມືອງຂອງແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ອຸດົມໄຊ ຫຼວງພະບາງ ວຽງຈັນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍມີທີ່ ດິນທີ່ຖືກກະທົບ 3,832 ເຮັກຕາ ສິ່ງປຸກສ້າງ 3,346 ຫຼັງ ຕົ້ນໄມ້ຕ່າງໆ ແລະ ໄມ້ກິນໝາກລວມກັນຫຼາຍກວ່າ 900,000 ຕົ້ນ ໂດຍການຊົດເຊີຍຄ່າທີ່ດິນ ໃນເຂດແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ອຸດົມໄຊ ແລະ ຫຼວງພະບາງ ມີຕັ້ງແຕ່ 11,000 ຫາ 80,000 ກີບຕໍ່ຕາແ ມັດ ສ່ວນທີ່ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີ່ຊົດເຊີຍລະຫວ່າງ 15,000 ຫາ 137,000 ກີບຕໍ່ຕາແມັດ ໂດຍໃນເດືອນມັງກອນ 2019 ກໍໄດ້ມີການຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍໃຫ້ປະຊາຊົນ 63 ລາຍ ຢູ່ໃນເຂດບ້ານແຈ້ງສະຫວ່າງ ແລະ ບ້ານຫ້ວຍນ້ຳເຢັນ ເມືອງນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຄິດເປັນມູນຄ່າລວມຫຼາຍກວ່າ 17,277 ລ້ານກີບ ຊຶ່ງກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນດ້ານທີ່ດິນລະບຸວ່າ ທີ່ດິນຢູ່ເຂດເມືອງນາຊາຍທອງ ມີລາຄາສະເລ່ຍ 1,300,000 ກີບຕໍ່ຕາແ ມັດ ແຕ່ໄດ້ຊົດເຊີຍຈິງພຽງ 137,000 ກີບຕໍ່ຕາແມັດ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ VOA